ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ ວັນຈັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ຈະມີຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຈະມີສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍຂໍນຳເອົາເລື່ອງການສຳພາດກ່ຽວກັບທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ຕັ້ງຫຼັກຢູ່ສູນວັດທະນະທ ຳລາວ Sydney ທີ່ວັດພະຍອດແກ້ວ ເພື່ອສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ນີ້ ແມ່ນດ້ວຍເຫດໃດ ຫຼາຍຫົນແຫ່ງຂອງ Queensland ຖືກລັອກດາວຍ້ອນ Delta ອັນເນື່ອງມາຈາກແນວໃດ ການຟ້ອງຮ້ອງກະຊວງລັດຖະບານອົດ ສະຕຣາເລຍຊະນະ ໄດ້ສັນຊາດອົດສະຕຣາເລຍຄືນ ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍມາກມາຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປ່ຽນວັນເວລາການປ່ອຍນ້ຳຂອງອອກຈາກເຂື່ອນຊິງຫົງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປ າສັກ ຕັ້ງສູນກາງຕ່າງໆເພີ່ມ ເພື່ອຮັບມືແຮງງານລາວໃນໄທກັບບ້ານ ແລະ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ມອບອຸປະກອນຕ່າງໆແກ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເພື່ອຫຍັງ ມາເວົ້າມາວ່າໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຊາບນຳໃນພາກ ລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂ່າວທົ່ວໄປ ມີການດັນໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນຄັ້ງໃໝ່ອີກໃນຊິດນີ ເມື່ອທີ່ລັອກດາວມີຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ແລະ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ກໍທະວີຂຶ້ນຢູ່ ທາງການ Queensland ຢູ່ໃນທ່າທີລະມັດລະວັງຕຽ ມພ້ອມຢ່າງສູງສົ່ງ ຍ້ອນຢູ່ນອກເຂດລັອກດາວມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທີມຊາດເພດຍິງມາຕິລດາຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈະປະທະກັນກັບທີມຊາດຂອງປະເທດສະວີເດນ ໃນໂຕກຽວໂອລິມປິກ 2021 ຂ່າວທົ່ວ ໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວເລກຂອງປັດຈຸບັນນີ້ Berejiklian ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ພົນລະເມືອງຂອງລັດ New South Wales ເຖິງ 500,000 ຄົນ ສາມາດໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ຕໍ່ສັບປະດາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ New South Wales ຈະມີ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຊື່ລືນາມວ່າ Ticket to Freedom ບັດໄປສູ່ເສລີພາບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ເຊື່ອວ່າ ເດືອນສິງຫານີ້ເປັນເວລາທີ່ຈະມີຄົນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ຍານາງ Berejiklian ເວົ້າວ່າ ຄົນລັ ດ New South Wales ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 82,000 ຄົນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງຄ່ຳວັນເສົາແລ້ວນີ້ ຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ແລະ ຂົງເຂດອ້ອມແອ້ມຍັງຖືກລັອກດາວຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈົນຮອດເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ວັນທີ 28 ສິງຫ າ 2021 ແລະ ໃນເວລານີ້ ມີຄົນ 449 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ຕິດແປດກັນເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂຄວິດ-19 ກໍຍັງແຜ່ລະບາດໄປຕາມສະມາຊິກຄອບຄົວ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ເຂົ້ າສູ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຕ່າງໆ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Berejiklian ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນໃນຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເພື່ອສັກໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ New South Wales ຕ້ອງການສັກຢາວັກຊີນໂ ຄວິດ-19 ໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ 9 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ເພື່ອຈະເຖິງຂັ້ນໄດ້ 80 ເປີເຊັນ New South Wales ຕ້ອງການສັກໃຫ້ໄດ້ 10 ລ້ານຄົນ ໂດຍທີ່ວ່າໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ມີສັກໄດ້ເຖິງ 82 ພັນຄົນໃນມື້ດຽວໃນລັດ New South Wales ໂດຍຈຳນວນນີ້ New South Wales ຈະສັກໄດ້ ປະມານ 5 ແສນຄົນຕໍ່ສັບປະດາ ແຕ່ພວກຍານາງຢາກກະທຳຫຼາຍຕື່ມ ແລະ ໄວຕື່ມ ທາງການສາທາລະນະສຸກ Queensland ກຳລັງຟ້າວຟັ່ງໄປຕາມຫາຜູ້ໃກ້ຊິດກັບຍິງນາງໜຶ່ງທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ບິນໄປຍັງ Brisbane ຈາກ Rockhampton ໃນທ້າຍ ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຍິງນັ້ນເປັນ External Contractor ຜູ້ຮັບເໝົາຈາກດ້ານນອກຂອງໂຄງການ Rockwood Water Project ນາທີພາກຕາເວັນຕົກຂອງ Rockhampton ທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກະດາ 2021 ພາຍຫຼັງທີ່ຂີ່ຍົນ Qantas ຈາກ Brisbane ໄປ Rockhampton ໃນວັນທີ 28 ກໍລະ ກະດາ 2021 ແລ້ວບິນກັບຄືນໃນວັນທີ 30 ກໍລະກະດາ 2021 Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 19 ລາຍ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2021 ທີ່ເປັນຈຳນວນມາກມາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະເກືອບປີໜຶ່ງ ທີ່ພວກດັ່ງກ່າວເປັນໂດຍມີສາຍພົວ ພັນເຖິງໂຮງຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງ ອັນມີດ້ວຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ St Peter Lutheran College Brisbane Girl Grammar School ແລະ Brisbane Boy Grammar School ດຣ Janet Young ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດ Queensland ເວົ້າວ່າ ບັດນີ້ໜ້າກາກອະນາໄມສຳລັບນັກຮຽນອາຍຸແກ່ຈະເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອ ງໃສ່ສຳລັບເຂດທີ່ຖືກລັອກດາວ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 80 ເຂດຂອງ Queensland ມີສາຍພົວພັນກັບບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນ ໂດຍມີເຂດໃໝ່ອີກ 20 ແຫ່ງທີ່ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ຫ່ວງໃຍຕື່ມ ທີ່ຖືກຕື່ມໃສ່ລາຍຊື່ໃນວາ ນນີ້ ການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນຍັງບໍ່ລົດລະໃນຊຸມຊົນໃນຂົງແຄວ້ນ Sydney ແລະ ລັອກດາວໃນບາງເຂດແດນ Queensland ພາໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິ ດ-19 Barnaby Joyce ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ສົ່ງສຽງຫ່ວງໃຍຂອງພວກເພິ່ນອອກມາ ເພາະວ່າລັອກດາວເປັນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ແລະ ເສຍຫາຍເສດຖະກິດຢ່າງມະຫາສານ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ Sky News ວ່າ ລັດຖະບາ ນອົດສະຕຣາເລຍພະຍາຍາມຢ່າງແຮງໃນການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເມື່ອທີ່ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ Christmas ຂອງປີນີ້ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຄະນະລັດຖະບານອົດສ ະຕຣາເລຍໃຫ້ແນວທາງຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ລັອກດາວ ເມື່ອພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວລະຫວ່າງ 70 ຫາ 80 ເປີເຊັນ ໃນເວລານີ້ມີພຽງ ແຕ່ 19 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຄືສອງເຂັມ ນາຍພົນທະຫານ John Frewen ຜູ້ຄວບຄຸມການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ຄາດຫວັງຈ ະຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນໃຫຍ່ມາກມາຍຂອງຄົນທັງຫຼາຍຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ການເຈາະຈົງຂອງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເຈາະຈົງໃສ່ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ ທີ່ຈະຖືກຕິດແປດ ກັນເປັນໂຄວິດ-19 ນີ້ຖືກເວົ້າວ່າຂຶ້ນມາເມື່ອທີ່ສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາແຫ່ງໜຶ່ງໃນ Sydney ມີຄົນໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ 12 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັງທີ່ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີວີ່ແວວຂອງອາການໂຄວິດ-19 ເຮັດວຽກ ເຮັດການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທາງການຕ່າງໆ ຂອງລັດ New South Wales ກໍເວົ້າວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລານັ້ນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ຜູ້ທີ່ ເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຖືກຍົກຍ້າຍໄປຍັງໂຮງພະຍາບານເພື່ອການລະມັດລະວັງ ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງສຸດກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ບອກເຕືອນວ່າມີຄວາມຍາກຊາບາງສິ່ງບາງແນວກັບກໍລະນີໃນອະນາຄົດ ຍ້ອນທີ່ໂຄວິດ-19 ຍັງຈະທະວີຂຶ້ນຢູ່ ຖ້າຫາກວ່າຄົ ນໃນສະຫະລັດບໍ່ໄປໃຫ້ສັກຢຸກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ທ່ານເວົ້າວ່າຈຳນວນຄົນໃນສະຫະລັດທີ່ໄປໃຫ້ສັກຢານັ້ນທະວີຂຶ້ນໃນວາງໜຶ່ງນີ້ ແຕ່ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ກຳລັງທະວີຂຶ້ນຢູ່ ຍ້ອນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນເ ດລຕາ ໂດຍທີ່ຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາພຽງແຕ່ 60 ເປີເຊັນ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄປແລ້ວ ດຣ. ຟາວຈີ ກໍເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນວ່າຈະມີລັອກດາວຫຼາຍຕື່ມໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນວ່າທ່ານເຫັນວ່າຄົນສະຫະລັດຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ວິກິດໂຄວິດ-19 ຈະເຮີຮ້າຍ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກ ວ່າເກົ່າ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກະທົບກະແທກສິດທິຂອງຄົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບການທີ່ຈະເປັນໂຄວິດ-19 ນາຍພົນ ມິງອອນເລນ ເຈົ້າ ນາຍຜູ້ປົກຄອງປະເທດພະມ້າ ບັດນີ້ຂຶ້ນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີພະມ້າ ໃນຄະນະລັດຖະບານພະມ້າໃໝ່ ເພື່ອປົກຄອງດູແລການປົກຄອງຂອງປະເທດພະມ້າ ວານນີ້ທີ 1 ສິງຫາ 2021 ເປັນມື້ຄົບຮອບ 6 ເດືອນທີ່ນາຍ ພົນ ເລນ ຍຶດອຳນາດການປົກຄອງພະມ້າ ເລນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດພະມ້າຂຶ້ນໃນປີ 2023 ແລະ ກໍຖະແຫຼງວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະສານກັນກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂ ອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນປະເທດພະມ້າ ນາຍພົນ ເລນ ກໍເປັນປະທານໃຫຍ່ຂອງ SAC ຄືຄະນະກຳມະການການປົກຄອງພະມ້າ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດເວລາ ຕໍ່ຈາກການຍຶດອຳນາດການປົກຄ ອງພະມ້າໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ ປີ 2020 SAC ປົກຄອງປະເທດພະມ້າຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານພະມ້າໃໝ່ທີ່ມີນາຍພົນ ເລນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີນັ້ນຈະທົດແທນ SAC ອີງຕາມ Worldometer ເຖິງມື້ນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນມາເປັນ 6,566 ຄົນ ຕາຍ 7 ລາຍ ດີຄືນ 3,030 ຄົນ ຫວຽດນາມບຶດດຽວທະວີຂຶ້ນມາເປັນ 150,060 ຄົນ ຕາຍ 1,306 ຄົນ ດີຄືນໄດ້ 38,734 ຄົນ ປະເທດຂະເໝນເປັນ 77,914 ຕາຍ 1,420 ດີຄືນ 70,754 ຄົນ ປະເທດພະ ມ້າເປັນ 302,665 ຄົນ ຕາຍ 9,731 ດີຄືນ 213,227 ຄົນ ແລະ ປະເທດໄທຂຶ້ນວາບໆມາເປັນ 615,314 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 4,990 ຄົນ ດີຂຶ້ນໄດ້ 405,332 ຄົນ ກິລາໃນດ້ານໂອລິມປິກປີ 2021 ມີຢູ່ວ່າ ທີມຊາດເພດຍິງ ມາທິລດາ ຈະດວນເຕະບານລູກປ້ອມໆມົນໆ ກັບທີ ມຊາດຂອງປະເທດສະວີເດັນໃນມື້ນີ້ ໃນຮອບເຊມີໄຟນອລ ທີ່ຈະເປັນການແຂ່ງຂັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ເປັນປະຫວັດການ ຂອງສອງທີມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມາທິລດາ ທີມຊາດເພດຍິງເຕະບານ ຂອງປະເທດອອສເຕຣເລ ຍ ຊະນະທີມຊາດຂອງປະເທດອັງກິດມາກ່ອນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຫວຸດຫວິດ 4 ຕໍ່ 3 ລູກ ທີມຊາດເພດຍິງ ຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຊະນະທີມຊາດສະວີເດັນຈັກເທື່ອ ຕໍ່ແຕ່ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນເຖິງ 11 ຄັ້ງ ໃນ ໄລຍະ 24 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ມີໃຈຕໍ່ສູ້ຢ່າງເດັດດ່ຽວ ປະມານ 1 ໂດລາອອສເຕຣເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.74 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,852.19 ດົງຫວຽດນາມ 2,982.73 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.18 ບາດໄທ 6,974.31 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມວເບີນຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 8 13 ແຄນເບຣາ ຝົນຊາວເວີຈະເບົາບາງລົງ 4 12 ຊິດນີຈະຕົກຝົນຊາວເວີຍາມເຊົ້າ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 13 21 ບຣິສເບນອາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີໃນຕອນທ້າຍ 16 28 ດາວິນຈະແດດໂດຍສ່ວນ ຫຼາຍ 22 33 ເພີດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 7 17 ອາດີເລດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 8 13